तृतीय अध्याये षड्त्रिंशत्तमश्लोकः किल वयम् एतत् पञ्चत्रिंशत्तमश्लोकं पठितवन्तः श्रेयान् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ तदेव वयं पठितवन्तः अग्रिमश्लोकं पठामः अथकेन प्रयुक्तोऽयम् अथकेन केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः इदानीं कः वदति श्लोकम् अर्जुनः अर्जुन उवाच अर्जुनः वदति अथ पदच्छेदं कथम् अथ केन प्रयुक्तः अयं प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि कथमागच्छति अनिच्छन् അപി പദദ്വയം അനിച്ഛൻ അപി ബലാദിവ ബലാത് ഇവ ബലാത് ഇവ വാർഷ്ണേയ നിയോജിതः इदानीमेकपदस्यार्थं पश्यामः अथ अथ इत्युक्ते एवं केन केन इत्युक्ते केन कारणेन केन कारणेन क्वश्चिन् एव अथ केन केन हेतुना केन कारणेन प्रयुक्तः प्रेरितः केन कारणेन प्रेरणा भवति केन कारणेन प्रेरितः किमर्थम् वार्ष्णेय भगवन्तम् आह्वयति वृष्णिकुलसमुद्भवः वृष्णिकुले जन्म प्राप्तवान् कः भगवान् अर्जुनः भगवन्तं पृच्छति हे वार्ष्णेय ये वृष्णिकुले जन्म प्राप्तवान् ये भगवान् किमस्ति अनिच्छन् अपि सामान्यपदानि एव अनिच्छन् इच्छा इच्छा नास्ति अनिच्छा इच्छा इत्युक्ते आग्रहः अनिच्छन् अपि अहं न इच्छामि अथवा जनाः न इच्छन्ति अनिच्छन् अपि बलात् इव बलेन हठात् बलात् कोऽपि फोर्स् कृत्वा किमस्ति बलात् इव नियोजितः तत्र यो नियोगं करोति तत्र प्रवर्त प्रवर्तितः भवति एकस्मिन् कार्ये तस्य इच्छां विना कोऽपि बलं प्रयुज्य बलेन हठात् नियोगं करोति नियोजितः योजितः अयं पुरुषः अयं पुरुषः इत्युक्ते एषः एषः पुरुषः इत्युक्ते कः मनुष्यः मानवः पापं चरति बहु भिन्नविषयमेव उक्तवान् पापं चरति पापं चरति इत्युक्ते पापं करोति पापकार्ये पापकर्मणि प्रयुक्तः भवति अर्जुनः वदति
अहं न इच्छामि कोऽपि न इच्छति लोके सम बहूनां विषये वदति पापं कर्तुं कोऽपि न इच्छति किन्तु पापं कुर्वन्ति किल जनाः पापं कर्तुं न इच्छन्ति किन्तु पापं करोति तत् कथं करोति इति वदति कोऽपि बलेन तत्र तं स्थापयति वस्तुतया सः न करोति किन्तु अन्य कोऽपि बलेन तं तत्र प्रेषयति सर्वम् इदानीं पश्यतु प्राक्टिकल् प्राक्टिकल् प्रति गच्छति किल लोके अधिकजनाः अपि वयम् अस्माकं मनः अपि वयं यदा चिन्तयामः वयमपि सम्यक् जीवनं कर्तुम् इच्छामः पापं कर्तुं न इच्छामः किल दुर्योधनः एव वदति महाभारते जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति तदेव प्राब्लम् अहं जानामि कः धर्मः इति किं करणीयम् इति जानामि तदेव उत्तमम् इति जानामि किन्तु तत्र प्रवृत्तिः नास्ति प्रवृत्तिः नास्ति इत्युक्ते कर्तुं न शक्नोमि अहं न इच्छामि इति कारणेन न अहं न जानामि इति कारणेन न एषः एव धर्मः इति अहं जानामि किल दानं करणीयमिति कः न जानाति सर्वे സർവേ जानन्त्येव दानं करोति चेत् आनन्दः भवति सुखं भवति इति सर्वे अपि भाषणं कुर्वन्ति किन्तु दानं करोति वा दानं कर्तुं न शक्नोमि तत्र किमपि मां पृष्ठतः नयति खलु अथवा अन्य कस्यापि साहाय्यं करणीयम् इति अस्ति अहं ज्ञातवान् मम धर्मः सः मया करणीयम् इच्छा अपि आगता किन्तु प्रवृत्तिः नास्ति तत्र प्रवृत्तिः नास्ति इत्युक्ते कार्यं न करोति इच्छा सर्वमस्ति अर्जुनः तदेव भगवन्तं पृच्छति पश्यतु लोके जनाः सर्वे उत्तमकार्याणि कर्तुम् इच्छन्ति किन्तु तत् कर्तुं ते न शक्नुवन्ति अर्जुनः किं वदति अस्माकम् अस्मान् वयं पृच्छामः स्वयं किमर्थमहं न करोमि उत्तमकार्यं किमपि चिन्तयतु भवन्तः किमपि कार्यं चिन्तयतु तदा एव अवगच्छामः किमपि किमपि सरलसरलकार्याणि चिन्तयतु पश्यतु प्रतिदिनं दशनिमेषपर्यन्तं पूजा करणीया अथवा ध्यानं करणीयम् अथवा उपासना करणीया उत्तमकार्यं वा न वा वयं सर्वे अङ्गीकृतवन्तः उत्तमकार्यमेव किन्तु किमर्थं न करोति बहु क्लेशः किमर्थं बहु क्लेशः इति किमर्थं क्लेशः कुतः किं दशनिमिषम् एवम् उपवेष्टुं क्लेशः अस्ति वा क्लेशः कुत्र तत्रैव मम प्रश्नः अन्यविषये प्राधान्यं ददाति तदेव अर्जुनस्य प्रश्नः किमर्थम् एतद् उत्तमकार्यम् इति ज्ञात्वा अपि कः ततः माम् अन्यत्र नयति अन्यकार्यस्य प्राधान्यम् अहं किमर्थं ददामि इति तस्य संशयः संस्कारः इति किं किं वासना कुतः आगतं सर्वं पूर्वजन्मविषयः न इदानीं वयं केपि न कुर्मः किल तदेव प्रश्नः अधिकांशजनाः अपि नवतिप्रतिशतं जनाः अपि एतत् सर्वम् अङ्गीकुर्वन्ति बहु बृहत् कार्यं सर्वं पार्श्वे स्थापयतु लघु लघुविषयं स्वीकरोतु अत्यन्तलघुविषयं प्रतिदिनं पञ्चदशनिमेषं पठामः चेत् उत्तमं वा न वा उत्तमं किमर्थं न पठन्ति पञ्चदशनिमेषः नास्ति इति कारणेन वा पञ्चदशनिमेषः अस्ति एव प्रतिदिनमपि पञ्चदशनिमेषाः मिलन्ति किन्तु वयं किं कुर्मः तस्मिन् समये अन्य अन्य चपलसम्भाषणं कृत्वा कियत् समयं व्यापनं कुर्मः प्रतिदिनं किमपि आवश्यकता नास्ति किल इदानीं पश्यतु अहम् अन्य यस्य कस्यापि विषये वदामि मम कोऽपि लाभः अस्ति उत्तमं भवतु असमीचीनं भवतु अथवा किमर्थं तादृशविषयेषु वयं सम्भाषणं कुर्मः कः लाभः तत्र यद् वयं जानीमः तत्र अस्माकं प्रवृत्तिः अस्ति कुत्र अन्यसम पश्यतु केचन जनाः अस्मान् ततः अन्यत्र नयति इति चिन्तयतु केचन अस्माकं ज्येष्ठाः कोऽपि वदन्ति किमर्थं वदति कः लाभः तदापि वयं किं वदामः एतदुक्त्वा समापयामः यद् आगतं तद् न वदति चेत् अस्माकं सन्तृप्तिः नास्ति तादृशी प्रवृत्तिः अस्ति बहुषु विषयेषु किन्तु स्वकीयकार्ये करणीयकार्ये पञ्चनिमेषपर्यन्तं ध्यानं करोतु अथवा अर्धघण्टापर्यन्तं योगासनं करोतु अथवा दश पञ्चदशनिमेषं पठन्तु अन्ये लघु लघु लघु लघु लघु लघु कति कार्याणि प्रतिदिनं प्रातःकाले स्नानं करोतु उत्तमं वा न वा उत्तमं किन्तु किमर्थं न कुर्वन्ति जनाः आलसे आलस्येण उपविशन्ति कार्यालयः अस्ति गन्तव्यं वयं कुर्मः नास्ति चेत् नास्ति चेत् सप्ताहे एक रविवासरः अस्ति रविवासरे विरामः इति चिन्तयतु रविवासरे अहं दशवादनपर्यन्तं निद्रां करोमि तस्य कः अर्थः अन्यदिनानि भवान् न कृतवान् अन्यदिनानि अन्यदिनानि आ कारितवन्तः कोऽपि अस्मान् प्रेरयित्वा कारितवन्तः कार्यमस्ति इति कारणेन अहं कृतवान् तादृशकरणेन किमपि प्रयोजनं नास्ति यदा कदापि करोति कथं करणीयं तद् स्वमनसा स्वमनसा करणीयं तदेव तत्रैव प्राधान्यं स्वयमेव विचिन्त्य चिन्तयित्वा स्वीकृत्य कुर्वन्तु तदा किम् तदा किं भविष्यति लघुकार्यं भवतु तादृशं जीवने तादृश एकस्य कार्यस्य पालनं करोति चेत् अन्यत् सर्वमपि पृष्ठतः पृष्ठतः आगच्छति प्रह्लादस्य कथायाम् भागवते किल प्रह्लादस्य समीपतः शीलः इत्युक्ते गुणः उत्तमशीलः तद् एकमेव याचनां कृत्वा नयति प्रह्लादस्य महाबलिः प्रह्लादस्य इति मन्ये द्वयोः मध्ये द्वयोपि उत्तमजनौ तस्य शीलः यदा गतः प्रह्लादस्य शीलस्य पृष्ठतः एकैकगुणः गच्छति शीलः इत्युक्ते कः अर्थः हेबिट् हेबिट् एक उत्तम हेबिट् भवतां एक उत्तम हेबिट् अस्ति जीवने उत्तम एकः शीलः अस्ति तद् आनेतुं सरलमस्ति वा न दशपुस्तकानि भवान् पठति चेत् तत् न आगच्छति भवान् भगवद्गीतां पठितवान् रामायणं पठितवान् महाभारतं पठितवान् सर्वमपि पठितवान् किन्तु तेन शीलः आगच्छति वा न शीलः कथम् आगच्छति प्रयत्नेन अभ्यासेन आचरणेन पुनः पुनः पुनः पुनः करणीयं तद् लघु इति न चिन्तयतु कोऽपि शीलः लघुः नास्ति दुःशीलः अपि समानमेव एकः दुःशीलः आगच्छति चेत् असत्यं वदामि इति एकः शीलं करोति चेत् कथं शीलः भवति एकवारं वदामि द्वितीयवारं तदेव वदामि तृतीयवारमपि किञ्चित् कष्टं भवति दश दशवारं वदति अनन्तरं सः एकः शीलः भवति अनन्तरं सः स्वयमेव सत्यमेव न वदति अनावश्यकतया असत्यं वदति किमपि प्रयोजनं विना अपि असत्यं वदति तस्मादेव बाल्यकाले छात्रान् कथं परिशीलयतु इति वदति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः एतत् सर्वं किमर्थमस्ति मातृदेवो भव पितृदेवो भव माता देवता अस्ति इति बालकः मनसि चिन्तयेत् तद् नास्ति इत्युक्ते सः जीवने किमपि न कर्तुं शक्नोति एवं न चिन्तयतु एकस्याः महासंस्कृत्या अवशिष्टमस्ति तद् माता देवता पिता देवः इति सङ्कल्पः वयमत्र आगत्य पञ्चषड् इङ्ग्लिश् वाक्यानि पठित्वा फादर् मदर् इति वदति चेत् न भविष्यति पिता इति पिता इति न पश्यति चेत् माता इति माता इति न पश्यति चेत् सः किं डिग्री सम्पादयति चेत् कः लाभः शीलः गच्छति चेत् तस्य पोसिशन् अस्ति चेत् अहङ्कारं प्रदर्शयति भेदः आगच्छति बहु पोसिशन् अस्ति इति चिन्तयतु तस्य पोसिशन् भिन्नभिन्नकारणेन भवति सर्टिफिकेट् कारणेन अथवा डिग्रि कारणेन अथवा धनकारणेन उद्योगकारणेन स्वस्य पितुः विषये यस्य आदरः नास्ति सः अमेरिकन् प्रेसिडेण्ट् भवति कालः किल आदरः इति यः स्वभावः अस्ति तद् कुत्र भवेत् स्वस्य भवेत् प्रथमम् अस्माकं भवेत् तस्मादेव अस्माकं पाठ्यसम्प्रदाये अस्माकं परम्परायां कथं पाठयति स्म मातृदेवो भव यदा डिग्री सम्पाद्य गृहं गच्छति शिष्यः पठनानन्तरं यदा गृहं गच्छति शिक्षावल्यमध्ये अस्ति उपदेशं ददाति गुरुः कथं उपदेशः मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव सर्वस्य पदस्य अर्थः पठनीयं माता इत्युक्ते कः अर्थः मम्मी न माता ल माता माता भवितुम् अर्हता भवेत् मातुः किल नो चेत् सा माता न भवति केवलं प्रसूती करोति चेत् माता न भवति प्रसूति अपि न करोति किल इदानीं तदपि हास्पिटल् मध्ये एव करोति किल अद्य कोऽपि वक्तुं शक्यते वा वेदनया प्रसूतिं कृतवती इति पूर्वं वदति किल सर्वे भवतां भवतां मातृभाषायां तादृश बहु प्रयोगः भवति किल अत्यन्तवेदनया अहं भवन्तं भवतः प्रसूतिं कृतवती सा वेदना मयि अस्ति इति वदति चेत् पुत्रः शृणोति एव अद्य तद् माता इति स्थानमेव गच्छति तद् भिन्नविषयः किन्तु अस्माभिः इदानीं प्राक्टिकल् किं कर्तुं शक्नुमः एतदपि महत् पाठनं केवलं डिग्री सम्पादनम् उद्योगप्राप्ति एव पाठनमिति न चिन्तयतु वयं तादृश एकं मिथ्या लोके जीवनं कुर्मः तेन अधिकप्रयोजनं किमपि न भविष्यति तस्मात् अस्माकं पुत्रः अस्माकं पौत्रः कः अस्माकं हस्ते मिलति इदानीं तस्मिन् एतादृशविचाराणां बीजानि वपनीयानि वपनं वपनम् इत्युक्ते बीजस्य वपनं करोति तादृशं बाल्यकाले एव माता माता इति पश्यतु पिता पिता इति पश्यतु परस्परं मातापिता अन्येषां विषये पितामातुः विषये मातापितुः विषये दोषः न वक्तव्यः पुत्राणां समीपे कदापि विशिष्य पुत्राणां पुरतः किल केचन इदानीं तत्सर्वम् एक स्टैल् एव मातापितुः विषये वदति पिता मातुः विषये वदति न पुत्रस्य मनसि माता इत्युक्ते एकदेवता इति चिन्तनं भवेत् समानमेव पिता अपि एतत् एकं बृहत् पाठनमस्ति एतत् पाठयितुं न शक्नोति इति चिन्तयतु पुत्रस्य विनयः इति एकः गुणः कदापि न आगच्छति किल विद्या ददाति विनयः एतादृशगुणः वपनीयः सत्यं वदति इति एकः गुणः किल विनयेन व्यवहारं करोति इति एकः गुणः कियत् वा डिग्री भवतु अहङ्कारः अस्ति चेत् कोऽपि अङ्गीकरोति वा अहं स्वयम् अहम् अहङ्कारं प्रकटयामि चेत् किञ्चित् कालानन्तरम् अहं स्वयं न अवगच्छामि किं न अवगच्छामि मम वाक्ये अहङ्कारः अस्ति मम शैलीमध्ये अहङ्कारः अस्ति मम व्यवहारे अहङ्कारः अस्ति अहं तद् मम स्वभावरूपेण परिवर्तनं भवति किन्तु अन्ये सर्वे अवगच्छन्ति तदेव लोके बहु विशिष्टम् अन्ये सर्वे बहु शीघ्रम् अवगच्छन्ति एकं पदं पर्याप्तम् अहङ्कारेण वदति अन्ये सर्वे अवगच्छन्ति वयं स्वयं कतिवारं तादृशप्रयोगं कुर्मः किल अहम् इदानीम् अहं ऋषिमहोदयेन सह सम्भाषणं करोमि अहमेव इण्डैरेक्ट्लि मम वैभवं वदामि कथं डैरेक्ट् वक्तुं लज्जा अस्ति तस्मात् किं वदामि भिन्नरीत्या एवं नासिकाग्रहणं करोति किल अहं तस्मिन् काले तथा एवं भवान् कथमपि वक्रं करोतु भवतः सम्भाषणतः भवतः अहङ्कारः ते सर्वे अपि अवगच्छन्ति तदर्थं डिग्रि न आवश्यकी कोऽपि सामान्यः अपि अवगच्छति वयं स्वयं चिन्तयतु कति जनानां विषये वयं परस्परं वदामः किल कति जनानां विषये ओ सः एतादृशं कदाचित् सः महान् धनिकः स्यात् तदापि तस्य अहङ्कारः इति वयं वदामः कदाचित् सः बहु दानी स्यात् दाने अपि तस्य अहङ्कारः अस्ति चेत् वयं वदामः एतत् सर्वं दृष्ट्वा अस्माभिः किं करणीयं तस्य तदस्ति तस्य तदस्ति तस्य तदस्ति इति कथनं न आवश्यकम् अहं किमर्थं तदुक्तवान् वयं यदा अवगच्छामः तस्मिन् समये अस्माभिः किं चिन्तनीयं सर्वे अपि एतत् सर्वम् अवगच्छन्ति तदेव अत्र वदति किल स्वस्य दोषान् अपि वयम् अवगन्तुं वदतु शक्नुमः किल स्वस्य दोषान् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु वयं तत्र निमीलनं कुर्मः कथं निमीलनं कुर्मः अहं न जानामि बहु सरलं समाप्तं कार्यं भवान् वदतु एतत् सर्वम् उपायः एतादृशविषयेषु न करणीयं कस्मिन् विषये आत्मीयजीवने आत्मीयजीवनम् इत्युक्ते आध्यात्मिकजीवने आध्यात्मिकजीवनम् इत्युक्ते यथार्थजीवनं तदेव जीवनं किल स्वस्य उपरि अस्माभिः कदापि वञ्चना न करणीया स्वस्य उपरि असत्यं न वक्तव्यम् अहं स्वयं प्रातः न उत्तिष्ठामि अहं स्वयं योगासनं न करोमि अहं स्वयं ध्यानं न करोमि अहं जपं न करोमि अहं सन्ध्यावन्दनं न करोमि बहूनि कार्याणि सन्ति किल एतादृशानि करणीयानि अस्माकं संस्कारवशात् अहम् एतस्मिन् कुले जन्म प्राप्तवान् इति अहं बहु अहङ्कारेण वदामि उदाहरणार्थम् ओ अहं ब्राह्मणकुले अस्मि इति वदामि किन्तु ब्राह्मणेन करणीयं किमपि भवान् करोति वा केवलं ब्राह्मणानां विषये न यस्मिन् कस्मिन्नपि कुले केचन सर्वे नाम्नः पृष्ठतः लिखति किल भारते चेत् अहमेतत् जातिमध्ये उत्पन्नः किमर्थम् तस्मिन् कुले भवान् जन्म प्राप्तवान् कुलालस्य कुले जन्म प्राप्तवान् एकगणनिर्माणमपि न जानाति चेत् किमर्थं कुलालः कुलालः इति लिखति अस्ति वा न वा किमपि एवं सर्व एकैकजाति इति इदानीं किमर्थम् अभवत् जाति पालनीयमिति न वदामि जाति न पालनीयं चेत् कुत्र न पालनीयं जीवने सा वृत्तिः अस्ति चेत् करणीयं वा न वा इदानीं पश्यतु कस्मिन्नपि एतत् मध्ये कथम् एकजाति इति भवति इदानीम् आम्रजाति इति वदति आम्रवृक्षः आम्रजाति इति कदम्ब अभवत् एकस्वभावः तेषाम् एकस्वभावः एवम् एकमेव कार्यं कुर्वन्तः आसन् तादृश एकसमाजः एव एकजातिः अभवत् ततः अहं जातिनाम स्वीकर्तुम् इच्छामि किन्तु तत् कार्यं कर्तुं न शक्नोमि किं किमर्थं जाति वदति कार्यमपि न करोमि किन्तु जाति तु वदन्ति किल जातिविषये सर्वे अपि वदन्ति भवतु तत् जाति इति न वदामि सर्वाणि कार्याणि एवमेव अहम् अस्मिन् कुले अस्मि इति वक्तुं मम अधिकारः आवश्यकः खलु अहं मम मम पितामहः महान् संस्कृतपण्डितः कः लाभः भवान् जानाति वा मम पितामहस्य विषये भवान् उक्त्वा किं प्रयोजनं पितामहः स्वर्गे वा कुत्रापि भवति इदानीम् एतादृशमिथ्याधारणायाम् उपविशन्ति जनाः यत् आवश्यकं तद् तद् न स्वीकरोतु अन्यत् सर्वमपि स्वीकरोतु तदा एतत् सर्वं भगवान् गीतायाम् एतत् सर्वं कस्य विषये वदति स्वस्य विषये स्वयं भवान् अन्वेषणं करोतु भवतः जीवने तदस्ति वा प्रश्नः अर्जुनः पश्यतु अर्जुनस्य कीदृशभेदः यदा द्वितीय अध्यायस्य आरम्भे अर्जुनस्य एकैकवाक्यं कथमासीत् अथवा प्रथम अध्यायस्य अन्ते अन्तःपर्यन्तम् अर्जुनस्य वाक्यानि कीदृशानि आसन् अहं तदस्मि अहं सन्यासं स्वीकरोमि अहं तत् कर्तुं शक्नोमि एवमस्ति इदानीं किं वदति प्रथमवारम् इदानीं सः किम् उक्तवान् अहम् असमीचीनकार्यं करोमि इति उक्तवान् वा न करोमि इति उक्तवान् वा करोमि किन्तु तत्र मम प्रवृत्तिः कथम् आगच्छति इति अहं न जानामि कोऽपि मां प्रेरयति तत्र तत् करोतु तत् करोतु एवं पृच्छति भगवान् उत्तरं वदति पश्यतु एकवारमेव सः तादृशं पृष्टवान् भगवान् नेक्स्ट् श्लोके भगवान् उत्तरं वदति प्रश्नः बहु उत्तमः एषः प्रश्नः अस्माभिः प्रष्टव्यः कस्य समीपं प्रष्टव्यम् स्वस्य समीपं स्वस्य आत्मनः स्वस्य अन्तःकरणं प्रति स्वस्य अन्तः विद्यमानचैतन्यं प्रति स्वयमेव अस्माभिः बोधः प्राप्तव्यः बोधमण्डलं प्रति अस्माभिः प्रश्नः करणीयः कः प्रश्नः करणीयः अहं वस्तुतया एतत् कर्तुं न इच्छामि अथवा ततोपि समीचीनम् अहं वस्तुतया उत्तमं तत् कर्तुम् इच्छामि किन्तु किमर्थं कर्तुं न शक्नोमि किल तादृशं प्रष्टव्यं किल वयं बहुधा उत्तरं कथं प्राप्नुमः भवान् किमर्थं न कृतवान् स्वयं पृच्छतु तदैव अवगच्छति अहम् उदाहरणार्थं दीपां पृच्छामि भवती किमर्थं प्रातः न उत्तिष्ठति झटिति किम् उत्तरम् आगच्छति भवान् न आहूतवान् किल प्रथमतया अस्माभिः किं करणीयम् इति वदति तादृशानि उत्तराणि स्थगनीयानि इत्युक्ते स्वयं दायित्वं स्वीकरणीयं स्वयं मया मम दोषः अस्ति चेत् तस्य दायित्वमपि कस्य मम मम पत्न्याः न मम पुत्रस्य न मम पितुः न कद कदाचित् बालकवत् व्यवहारः न करणीयः लघुबालकान् पृच्छतु किमपि पिता भवान् न उक्तवान् माता भवती न उक्तवती पठतु इति भवान् न उक्तवान् पितुः किं भवति न पठति चेत् पितुः किमपि भवति वा पितुः किमपि नष्टं न भवति सत्यं वयम् अवगच्छामः किल प्रश्नः अवगच्छति वा बालकः यदा वदति तदा वयं सर्वेपि ज्येष्ठाः अवगच्छामः एतद् बालिशमस्ति किल किन्तु वयमपि प्रतिदिनम् अस्माकं जीवनविषये तदेव कुर्वन्तः स्मः वयं कमपि बोधयितुं जीवनं कुर्मः अहं तत् कृतवान् अहम् एतत् कृतवान् कस्य भवान् कस्य पुरतः प्रकटयति एतत् कियत् कालं भवान् प्रकटयति यदा कदापि जीवनं स्व स्वनिमित्तं जीवनं करोतु तदा एव प्रश्नः आगच्छति एतादृशम् आन्तं जीवनं वयं किमर्थं कुर्मः अन्येषां बोधनार्थम् एव प्रश्नः किन्तु यदा ततः अहं किञ्चित् इव मुक्तिं प्राप्नोमि तदा अहं किञ्चित् किञ्चित् आनन्दम् अनुभवामि यदा कदापि स्वस्य कृते कार्यं करोतु यदा कदापि स्वस्य कृते यत्किमपि कार्यं भवान् यत् कार्यं कुर्वन्नस्ति पाकं करोमि अहं स्वयं चिन्तयतु अहं मम सन्तोषाय पाकं करोमि अहं भवतः कृते करोमि भवत्याः कृते करोमि इति चिन्तयति चेत् भारा सत्यं सत्यं वा प्रतिकुटुम्बे चिन्तनं करोतु गीता सर्वम् अन्यत्र कुत्रापि न अहं वयं वक्तुं शक्नुमः ओ ट्रम्प् किमर्थं सम्यक् शासनं न करोति किल बहु सरलमेव अथवा कोऽपि ओबामा किमर्थं सम्यक् न कृतवान् अथवा मोदी किमर्थं सम्यक् न करोति प्रतिदिनं कति घण्टां वयं तादृशव्यापनं कुर्मः भवान् भवतः कार्यं कृतवान् वा न वा ट्रम्प् किमपि करोतु अथवा मोदी किमपि करोतु अमेरिकविषयः अथवा भारतस्य विषयः सम्यक् एव किन्तु भवान् भवतः कार्याणि कुर्वन् अस्ति वा भवता अद्य कदा प्रातःकाले उत्थातव्यमासीत् कदा उत्थितवान् दशनिमेषध्यानं करणीयमिति भवानेव चिन्तितवान् खलु अन्य कोऽपि नास्ति कृतवान् वा न भवान् इच्छया स्वीकृतवान् उद्योगं समये गतवान् वा न एकदिनस्य स्वस्य लिस्ट् स्वीकरोतु किं कार्यं वयं कुर्वन्तः स्मः तदेव अर्जुनः पृच्छति एतत् सर्वं सम्यक् कर्तुम् अहम् इच्छामि खलु तदेव प्रश्नः हे भगवान् अहम् इच्छामि न इति न वदतु अहमिच्छामि प्रातः शीघ्रम् उत्थातुम् इच्छामि गृहकार्यं सर्वं सम्यक् कर्तुम् इच्छामि योगासनं कर्तुम् इच्छामि ध्यानं कर्तुम् इच्छामि अनन्तरं कार्यालये समये गन्तुम् इच्छामि सम्यक् कार्यं कर्तुम् इच्छामि सर्वैः सह स्नेहेन व्यवहारं कर्तुम् इच्छामि अन्ये किञ्चित् कोपेन वदन्ति चेदपि विनयेन वक्तुमिच्छामि किन्तु न चलति मम अन्तरङ्गे अस्ति पत्न्या सह बहु मृदुभाषणं करणीयम् इति अस्ति तदापि मुखे कीदृशानि वाक्यानि आगच्छन्ति वेगः मम वेगः इत्युक्ते अर्थम् अवगच्छति किल मम एक मम वाक्ये एव अवगन्तुं शक्यते क्रोधः अथवा मम इमोशन् समग्र इमोशन् प्रकटयित्वा वाक्यानि वदति कोऽपि पत्नी बहु स्नेहेन पृच्छति चेत् चायम् आवश्यकं वा नावश्यकं ददातु भवान् पदं किमपि वदतु किन्तु भवतः भावः कथं भवतः भावः आगच्छति तदेव अर्जुनस्य प्रश्नः किं वाक्यं वदति इति अर्जुनः तावदुपरि न पृष्टवान् अर्जुनः किं पृष्टवान् वस्तुतया अहं सम्यक् व्यवहर्तुम् इच्छामि उत्तमानि कार्याणि कर्तुम् इच्छामि किन्तु कामम् अन्तरङ्गे उपविश्य एवं प्रेरयति किं बलादिव नियोजितः सूपर् पदमस्ति बलेन कोऽपि माम् एतत् कारयति सम्यक् भगवान् उत्तरमपि तावदेव प्रश्नः तु सः एव अग्रिमश्लोकं पश्यामः भगवतः उत्तरं किमस्ति पश्यतु बहु सरलतया उक्तवान् श्रीभगवान् वाच किं काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो इह वैरिणम् दयां विना उक्तवान् भगवान् किं करणीयमिति किम् अस्ति इति उक्तवान् काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः कुतः आगच्छति सर्वमपि उक्तवान् एकम् अद्य समापितवान् सर्वं सः कः सः कः भगवान् वदति अर्जुनस्य प्रश्नः आसीत् रजोगुणः एकः एव प्रथमं किम् उक्तवान् पश्यतु कामः तदेव प्रथमं तस्यैव ताडनं ददातु काम एष क्रोध एष तद्वयमेव अन्यत् किमपि न रजोगुणात् अभवत् तत् तत्र स्थापयतु काम एष क्रोध एष अन्यत् किमपि न चिन्तयतु काम क्रोधः अन्यत् किमपि न क्रोधः अपि कुतः आगच्छति कामतः एव कामक्रोध इति द्वयं भिन्नं नास्ति द्विविधं दृश्यते तेन कारणेन भगवान् उक्तवान् काम एष क्रोध एष किमर्थम् एषः इति उपयोगं कृतवान् बहु दूरे किमपि न भवतः समीपे अस्ति द्वयमपि भवान् अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति किल पृष्टवान् किल अहं न इच्छामि तदापि बलादिव नियोजितः तत् किं भगवान् काम एष क्रोधः किमपि न प्रथम उत्तरमस्ति कामः द्वितीयम् उत्तरमस्ति क्रोधः कामः इत्युक्ते किम्
बलात् इत्युक्ते काम च क्रोध वा
बलात् इत्युक्ते किं शक्ति पूर्वं शक्तिपूर्वं मां कः तत्र नियोगं करोति कामः अथवा क्रोधः तद् द्वयमपि समानमिति अग्रे वदति कथं कामः इत्युक्ते कः तर्हि कामः इति वयं ज्ञातवन्तः कामः इत्युक्ते आग्रहः सर्वत्र अस्माकम् आग्रहः आशा इति वदति किल इच्छा इच्छा आग्रहः भिन्नभिन्ननाम भवति तदेव अधिकं भवति आसक्ति इति वदति तस्य लेवल् भिन्नं भिन्नं भवति तस्य टाप् लेवल् एव किं कामः काम इत्युक्ते तदेव महती इच्छा कामसम्पादने यदा विघ्नं भवति तदानीं किम् आगच्छति क्रोधः अन्यत् किमपि न तद् भिन्नरूपेण बहिरागच्छति क्रोधः आगच्छति ततोपि अस्ति तदेव दुःखमपि सर्वस्य सम्बन्धं कथमिति पश्यतु कथं क्रोधः अपि प्रकटयितुं न शक्नोति इति चिन्तयतु रोगः तद् दुःखं भवति वस्तुतया सर्वस्य हेतुकः कामः तस्मादेव षड् रिपूणां मध्ये प्रथमरिपुरूपेण किम् उक्तवान् काम क्रोध लोभ इति प्रथमं किं कामः तत्रापि काम एव प्रथमताडनं तस्य करणीयं कस्य कामस्य तदेव भगवान् वदति तस्य यस्य कस्यापि ताडनं करणीयं चेत् यस्य कस्यापि रोगस्य चिकित्सा करणीया इति चिन्त्य चिकित्सा इत्युक्ते ट्रीट्मेण्ट् करणीयं चेत् किं करणीयं रोगस्य कारणम् उत्तमम् उत्पत्ति कुतः कुतः तद् आगच्छति तत्रैव निवारणं करोति चेत् तद् न आगच्छति किल अथवा आगमनानन्तरं तस्य स्थगनं बहु कष्टकरम् इदानीं भवन्तः चिन्तयन्तु नयाग्रजलपातः अस्ति नयाग्रजलपातः एकः नयाग्रजलपातस्य स्थगनं कर्तुम् इच्छति नयाग्रजलपातः यत्र अस्ति तत्र गत्वा तत् स्थगनं कर्तुं शक्नोति वा न किन्तु नयाग्रां प्रति जलं कुतः आगच्छति जलस्य उद्भवः कथं भवति तद् गङ्गोत्री दृष्टवन्तः किल एक लघु एक लघु जलप्रवाहे तत्रैव स्थगनं करोतु जलपातस्य स्थगनं भवति पश्यतु एतद् भवन्तः भावनां कुर्वन्तु अन्तरङ्गे भावनां करोतु काम तस्य स्वरूपं यदा प्राप्नोति नयाग्रजलपातः इव शक्तिः भवति तस्य भवान् तद् स्थगयितुं न शक्नोति किन्तु बुद्धिमान् किं करोति वैद्यः चिकित्सायां किं करोति കാരണം കിം ഇതി ചിന്തയതി സഹ കില എതത് കാമ കുതഹ ആഗതം സഹ വദതി കുതഹ ആഗച്ഛതി രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ ക്ലിയർ ഭഗവാൻ ദദാതി ഇതി പശ്യതു രജോ ഗുണതഹ ഏവ കാമഹ ഭവതി കാമഹ സംഭവതി രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ തസ്യ ഉദ്ഭവ തസ്യ ആരംഭ കുതഹ രജോ ഗുണ पश्यतु कस्य चिकित्सा करणीया मया कामस्य करणीयं वा रजोगुणस्य करणीयं वा रजोगुण रजोगुणस्य कारणं किम् इदानीं पश्यतु रजोगुण मयि रजोगुणः अस्ति ममि मयि रजोगुणः अस्ति इति कारणेन कामः वा क्रोधः वा दृष्टः मम क्रोधः आगतः क्रोधे चिकित्सां कर्तुं न शक्नोति भवान् क्रोधः तु भवान् प्रकटयति एव तद् तस्य एक किं वदामि तस्य एक आविष्कारः एव तत् तस्य स्थायीभावं कुत्र अस्ति क्रोधस्य स्थायीभावः कुत्र अस्ति इत्युक्ते तस्य आरम्भः कुत्र अस्ति रजोगुणे रजोगुणं कथम् आगतम् गुणत्रयमस्ति किल जानाति किल पुनः तद् व्याख्यानं करणीयं न शमो तमोगुणः रजोगुणः सत्त्वगुणः किम् एतत् त्रयं गुण तमोगुणः इत्युक्ते किम् तमः तमः तमोगुणः इत्युक्ते किम् आलस्यम् अनन्तरं जटता जटता इत्युक्ते जटत्वं जटत्वम् इत्युक्ते तदेव तत्र गच्छामः इदानीं तदेव कारणम् इदानीं प्रथमं किं रजोगुणं वा तमोगुणं वा सत्त्वगुणं वा किम् इति अवगन्तव्यम् अस्माभिः रजोगुणः एव एतस्य कारणमिति भगवान् उक्तवान् तमोगुणः चेत् किं भवति तमोगुणः चेत् रजोगुणमपि नास्ति तत्र प्रवृत्ति एव नास्ति किल एकस्य कामः भवति अथवा क्रोधः भवति चेत् किमपि प्रतिक्रियां कर्तुं शक्नोति भवान् एकः किमपि भवान् आह्वयतु वयं संस्कृतक्लास् निमित्तम् आह्वयामः ए किमर्थं सेम् संस्कृतं केचन जनाः तादृशं न परिश्रमं करोमि किन्तु न आगच्छति विपरीतं वदति अथवा यत्किमपि वदन्ति प्रवृत्तिः अस्ति तेषां अन्येषां किं प्रवृत्ति एव नास्ति इति चिन्तयतु तमो गुणः तेषां विषये भगवान् न आरब्धवान् तद् वदति सः भगवान् वदति अग्रे तमोगुणः तेषां रक्षणं बहु कष्टकरं केचन सन्ति किल भवान् संस्कृतिविषये किमपि वदतु कल्चर् विषये किं कल्चर् सन्ति किल तादृशजनाः कल्चर् विषये किमर्थं चिन्तनीयम् उपनिषत् उपनिषत् किं वेदः किम् एतादृश किमपि चिन्तनमेव नास्ति ते चिन्तयन्ति सुखे मूढलोके एव जीवनं करोति चेत् बहु कष्टकरं ततोपि किञ्चित् अग्रे अस्ति के रजोगुण अर्जुनः सर्वं तमोगुणे नास्ति अर्जुनः एवं न चिन्तनीयम् अस्माभिः अर्जुनः कुत्र अस्ति रजोगुणे तदेव भगवान् उक्तवान् यः कर्म करोति तस्य विषये एव चिकित्सां करोतु तदा एव सम्यक् भवति इदानीम् अत्र वदति एतस्य कारणं रज्जोगुणं रज्जोगुणम् इत्युक्ते प्रवृत्तिः अस्ति तत्र किञ्चित् दृश्यते तस्य कारणमेव यदा एषा उक्तवती एकप्रधानकारणम् एकमेव कारणं न प्रधानकारणं किम् आहारः बहु इम्पोर्टेण्ट् अस्ति तत्र आहारः इत्युक्ते किम् किं यद् आहरति तद् आहारः आहरति इत्युक्ते स्वीकरोति भवान् भवान् यद्यत् स्वीकरोति तत्सर्वम् आहारः उदाहरणार्थं सामान्य आहारं स्वीकरोतु सामान्य आहारम् इत्युक्ते भोजनं भवान् भगवानेव अष्टादश अध्याये वा सप्तदश अध्याये वदति कानिचन कार्याणि तमोगुणम् एव उत्पादयति कानिचन वस्तूनि खाद्यवस्तूनि किं पुरातन अन्नम् एकयामं गच्छति चेत् तस्य उपयोगः न करणीयः एकयामम् इत्युक्ते त्रिघण्टा घण्टात्रय अनन्तरं तस्य भोजनस्य उपयोगः न करणीयः तस्मादेव पूर्वकाले प्रातः पाकं करोति मध्याह्ने पाकं करोति सायङ्काले पाकं करोति किल गृहेषु मम गृहे अहं स्मरामि त्रिवारमपि करोति इदानीमपि करोति त्रिवारमपि इदानीम् अस्माकं कथं
माता
असमीचीनचिन्तनमस्ति इदानीं मम समयः भवान् समयः किमर्थं भवान् किं कुर्वन् अस्ति भवान् भोजनार्थमेव कार्यं करोति किल भवान् एव वदति अहं कार्यालयं गच्छामि मम पत्नी अपि कार्यालयं गच्छति धनं सम्पादयामि किमर्थं प्रधान उद्देशः कः भवतः धनसम्पादनस्य भोजनं करणीयं मम मम पुत्राणां भोजनं करणीयं किन्तु मम पुत्रस्य अहं किं यच्छन् अस्मि प्रतिदिनं स्वयं चिन्तनीयं वा न वा अहं प्रतिदिनं मम पुत्राय किं यच्छन् अस्ति तद् दत्त्वा सत्त्वगुणं भवतु इति प्रार्थनां करोति चेत् भविष्यति वा न भवति किल अहं किं तत्र ददामि तदनुसृतमेव तदा आगच्छति किल अहं किं ददामि एकसप्ताहस्य पुरातन अन्नं ददामि अथवा मांसं ददामि किल मत्स्यं ददामि शवं खादयामि एतत् सर्वं कृत्वा मम चिन्तनं किम् एषः शङ्कराचार्यः भवेत् शङ्कराचार्यः भवति वा रावणः भवति वा आहारमेव कार्यं करोति आहारमेव रावणः सर्वं तदेव रावणः यत् आहरति स्म तदेव सः भवति किल राक्षसः इत्युक्ते तदेव भवन्तः राक्षसाणां असुराणां सर्वं चित्रं पश्यतु कथं भवति तेषां चित्रं दीर्घजिह्वा भवति वा न वा दत्तः बृहत् मुखम् अनन्तरं कर्णः बृहत् कर्णः नेत्रं बृहत् यस्य अर्थः कः सर्व इन्द्रियाणि बृहत् पञ्च इन्द्रियाणि अपि बृहत् इत्युक्ते यत् यत् मिलति सर्वमपि आहरति यद् आवश्यकं तत् आहरति इति नास्ति किल भोजनम् इत्युक्ते यद्यद् वयं स्वीकुर्मः तदनुसृतमेव गुणाः भवन्ति आहारस्य बहु प्राधान्यमस्ति तस्मादेव वयं किं प्रार्थनां कृत्वा भोजनं खादामः किं ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मण गीताश्लोकः एव कथं भोजनं करणीयमिति पठनीयम् अस्माभिः किल भोजनं कदापि रुचिनिमित्तम् एवम् एवं न खादनीयम् उपविश्य भोजनं दृष्ट्वा तत्र प्रार्थनां कृत्वा अस्माकं स्वभावरूपेण परिवर्तनं भवति तस्य सामान्यक्रीडा न भोजनस्य विषयः खलु वयं किं खादामः तदेव वयं भवामः वयं पठि पठन्तः पठन्तः पठन्तः एतत् सर्वं विस्मृतवन्तः प्राक्टिकलि किमपि नास्ति तदेव अत्र भगवान् वदति रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणः कुतः भवति आहारः अस्माभिः प्रथमश्रद्धा कुत्र करणीया आहारे मया किं खादनीयं मया किं स्वीकरणीयं तदनुसृतं मम किं भवति मम कामवर्धनं भवति अवगतम् अहं एतत् एतादृश किं वदामि तमोगुणयुक्तवस्तूनि खादामि मयि कः गुणः भवति तमोगुणः अहं सम्यक् पुरातन अन्नं खादित्वा ध्यानार्थम् उपविशामि सुखेन निद्रां करोति अन्यत् किमपि न भविष्यति आलस्यस्य प्रथमलक्षणं कथनं किं ध्यानं किं करोति निद्रा असत्यजीवनं किल तदपि प्राब्लम् तदेव अहम् उक्तवान् प्रतिपदे असत्यं कुर्मः वयं तस्मात् तत्रैव परिवर्तनं करणीयं प्रथमपरिवर्तनं कुत्र केवलं भोजनं न अहम् अत्यन्तसरलम् उक्तवान् भोजनं किं पठनीयं मया किल पठनमित्युक्ते अस्माकं बुद्धिः कृते एतत् बहु विचित्रमस्ति अन्यस्य कृते अपि न मनसः कृते अपि न कस्य कृते भवान् फीड् कुर्वन् अस्ति बुद्धिः कृते किल अस्माकं बालकाः किमर्थं मातरं माता इति पितरं पिता इति न पश्यति तेषां कृते सर्वं महिला महिला एव पुरुषः पुरुषः एव किल अस्ति वा माता सहोदरः सहोदरी अथवा मम बन्धुः एत गुरुः आचार्यः इति भेदः कुतः आगच्छति भवता तादृश फीड् करणीयमासीत् तादृशं भवता दातव्यमासीत् भोजनं किल इदानीम् आचा विद्यालयं गच्छति आचार्यः कीदृशः हैस्कूल् अथवा हैस्कूल् अपि न वक् न वक्तव्यं किल अथवा कालेज् मध्ये गच्छति आचार्यः छात्रः मिलित्वा एव धूमपानं करोति अथवा किं करोति अनन्तरं कथम् आचार्यः भवति एकपार्श्वे आचार्यः इति भवतु इति इच्छा एकपार्श्वे कथं व्यवहारः द्वयमपि कदापि मिलित्वा न गच्छति किल आचार्येण आचरणं करणीयम् आचरति इति आचार्य बहु सरल बहु सिम्पल् विषयः एतत् बहु कठिनं किमपि न किन्तु कर्तुं बहु कष्टकरम् एतत् सर्वं स्वजीवने करणीयकार्याणि भाषणं कर्तुं न एतत् किल गीता स्वाध्यायं कर्तुमस्ति स्वाध्याय इत्युक्ते किं परिश्रम स्वजीवने एतादृश लघु लघु लघु लघु कार्याणाम् आनयनं भगवान् सम्यक् करेक्ट् किञ्चिदपि संशयं न उक्तवान् काम एष क्रोध एष कुतः आगच्छति रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा कः अर्थः महाशनः महाशनः इत्युक्ते
महाभोजन
महा अशनः इत्युक्ते भोजन
भोजनः अनन्तरं महापाप महापापः च इह इह च अत्र एनम् एनम् इत्युक्ते एतं कं കം രജോ ഗുണം അഥവാ കാമം അഥവാ ക്രോധം വൈരിണം വൈരിണം ശത്രു വിദ്ധി ജാനീഹി ഭവതः ശത്രു इति भवान् अवगच्छतु कः शत्रु मम शत्रु भवान् न मम शत्रु सः न अहं मन्दिरं गत्वा शत्रुसंहारपुष्पाञ्जलिं करोमि शत्रु कः मम अन्तरङ्गे अहं न मम अन्तरङ्गे विद्यमानकामः मम अन्तरङ्गे विद्यमानक्रोधः एकैकवारं मम काम यदा बहिरागच्छति मम क्रोध यदा बहिरागच्छति निष्करुणं तस्य वधं करोतु तदेव भगवान् वदति तत्र कारुण्यं मा प्रकटयतु ओ मम एक एव आग्रहः किल तद् भवति इति अङ्गीकरोति चेत् तद् आहारः तस्य तदेव महा आहारः इत्युक्ते कः अर्थः एकैकवारं भवान् यदा तस्य अवसरं ददाति तद् कथं वर्धते अधिकम् अधिकं भीमाकारं स्वीकरोति किल यदा जलपातस्य उदाहरणमहम् उक्तवान् यदा आरम्भस्थाने भवता बहु सरलतया भवान् तत्रैव कर्तुम् एकः प्रयत्नं करोति यत् यदा एक इच्छा मनसि आगच्छति मयि किमपि कथम् अन्तरङ्गे प्रविशति एतद् विषये अस्माभिः किञ्चित् अध्ययनं करणीयं किमपि एकविषयम् इदानीं पश्यतु किमपि काम कदापि नेत्रद्वारा भविष्यति किल कदाचित् श्रोत्र केनापि इन्द्रियद्वारा प्रविष्टं तत्र मनः किञ्चित् लग्नमभवत् लग्नमभवत् मन मनसि तत् प्रविष्टं मनसि कथं प्रविशति तत् तस्य कारणं भवता पूर्वमुक्तं किं पूर्वजन्म वासनाः तदस्माकं हस्ते नास्ति इदानीं खलु केनापि कारणेन किमपि एकं चित्रम् अहं दृष्टवान् तत् मम मनसि अभवत् तेन मार्गेण सहस्रशः जनाः गतवन्तः तस्य कस्यापि मनसि तत् कष्टं न जनितं कष्टमित्युक्ते तत् न प्रविष्टं किन्तु मम मनसि प्रविष्टम् अथवा कोऽपि विषयः शब्दद्वारा स्यात् अथवा नेत्रद्वारा स्यात् रुचिद्वारा स्यात् तदेव किल मांसस्य पृष्ठतः सर्वं गच्छन्ति जनाः ओ अहम् अद्य एक यूट्यूब् मध्ये एतदेकं दृष्टवानि मनुष्यः एतादृशक्रूरः भवति धेनूनां धेनून् इति न सर्वस्यापि मारणं करोति एतद् अत्र सर्वं होटल् मध्ये होटल् किम् एतद् आपणे सर्वं प्रदर्शयति किल मांसः किं ट्यूब् ट्यूब् इव मांसः लघु लघु पीस् एतादृशम् आगच्छति किल तस्य निर्माणं कथं करोति इत्युक्ते धेनु अश्वः सर्वं सर्वं मिलित्वा एव सर्वं डैरेक्ट् अहं भवतां कृते प्रेषयामि डैरेक्ट् साक्षात् तत्र स्थापयति आनीय एकैक एतत् अस्ति किल राक्षसयानं वदामि एकं बृहत् अस्ति किल एवं तद् एकां धेनुम् एवं स्वीकृत्य तद् एक जीवयुक्तं तत्र स्थापयति तस्य सम्पूर्णवस्तूनि तत् कृत्वा कृत्वा कृत्वा पेस्ट् कृत्वा तस्य कम्पनी एव अमेरिकामध्ये विद्यमानकम्पनी तत् बहु कम्पनीस् सन्ति तादृशम् एतद् एव प्रासेस् कृत्वा प्रासेस् कृत्वा कृत्वा कृत्वा अन्ते तादृश एतावद् ट्यूब् मध्ये आगच्छति एक तद् रूपम् आगच्छति एक एकघण्टाभ्यन्तरे एकघण्टा पर्याप्ता एतदर्थम् एतादृशं कर्तुं मनुष्यः कुत्र गच्छति मनुष्यः कामं कुत्र नयति मनुष्यः മാംസം ഖാദിതും ഏക ഏക ഇച്ഛ അന്യത് കിം തത്ര തത്ര മാംസം ഖാദിതും ഇച്ഛാരബ്ധ തത്ര കിം അഭവത് സോഫ്റ്റ് ഭവേത് ഇല്ല അന്യത് എതസ്യ കിം വദാമി ഭിന്ന ഭിന്ന ചിന്തനാനി തത്ര ആഗച്ഛന്തി തസ്മാദേവ സജീവം മാറയത് അഥവാ വത്സം മാറയത് വത്സ ഇത്യുക്തെ ശിശു ശിശു അത്യന്ത ശിശു സ്വീകൃത്യ കാരണം കിം തസ്യ ബഹു സോഫ്റ്റ് ഭവതി तस्य मांसं कथं भवतः जिह्वायाः एकनिमेषस्य एकरुचि किल अन्यत् किम् अन्यत् किम् अस्ति तत्र तत्र ते प्रोटीन् विचिन्त्य भवान् खादति वा सर्वं भाषणं कुर्मः प्रोटीन् विचिन्त्य केपि न खादन्ति खादनं रुचिविषये केवलं रुचिविषये तद् रुचिनिमित्तं तद् खादति भवान् अनन्तरं किम् अनन्तरं ध्यान जप सन्यास भाषणम् उपनिषत् विषये अथवा लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु तदपि अधः किमपि नास्ति अतः कोऽपि एव वदति न भिन्नविषये वदति न न न न भवान् किमर्थम् एवं भिन्नभिन्नवर्गविषये वदति भिन्नभिन्नमतविषये वदति सर्वे समानाः भवानेव एकं समानं खादितवान् इदानीं तस्मिन् विषये किमपि नास्ति स्वयं किम् आचरति സ്വയം कथं करोति तस्मिन् विषये चिन्तनमेव नास्ति एतदेव कापट्यम् इति वदति एतस्य नाम एव कपटता भगवान् वदति किमर्थं तादृशभाषणं करोति किल किमर्थं तादृशवाक्यानि वदन्ति भवान् एतादृशानि कार्याणि भवतः काम अस्ति किल तस्य एव नियन्त्रणं करणीयम् अन्यस्य कामविषये भवान् न पश्यतु भवतः कामविषये नियन्त्रणं करणीयं चेत् भवता किं करणीयम् भवतः रजोगुणस्य विषये चिन्तनं करणीयं मम कुत्र टेस्ट् अस्ति किल मम रुचिः कुत्र किं द्रष्टुमहम् इच्छामि किं श्रोतुमहम् इच्छामि किं भोक्तुम् अहम् इच्छामि कीदृशस्पर्शसुखमहम् इच्छामि किल अन्तरङ्गे अस्माकं प्राणायामद्वारा वायोः इडापिङ्गळमध्ये स्पर्शः कारणीयः ततः आनन्दः मिलति तैव स्पर्शः यथार्थस्पर्शः किन्तु वयम् इदानीं कीदृशस्पर्शसुखम् इच्छामः जनाः कुत्र कुत्र गच्छन्ति स्पर्शसुखं प्राप्तुं किल लघु लघु स्वयं जानाति एव एकनिमेषस्य यदा खादति तस्मिन् समये मुखे इतः गिळति चेत् तत् नास्ति पूर्वमपि नास्ति एकः सङ्कल्पः एव टैस्ट् इति किल तत् विषये मनुष्यः एतादृश लघु लघु विषयेषु स्थित्वा स्वस्य किं वर्धयति सः रजोगुणः रजोगुणतः किं भवति कामः भवति अथवा क्रोधः भवति भगवान् वदति इतः रक्षां अर्जुनस्य द्वितीयप्रश्नः भवति किल ततः कथमहं रक्षां प्राप्नोमि इति भगवान् पूर्वमेव उक्तवान् भवतः आहारः सः किल तस्मात् भवता कुत्र नियन्त्रणं करणीयं कुत्र नियन्त्रणं करणीयं नयाग्रजलपातं गत्वा भवान् स्थगनं कर्तुं प्रयत्नं न करोतु मयि सम्पूर्णकाम उत्पन्न अस्ति रावणः इव तिष्ठति काम तस्मिन् समये अहं नियन्त्रणं करोमि किमपि भवान् न करिष्यति तत्सर्वं वृथा भवान् वदति भवता किं करणीयं कुतः एतस्य आरम्भः भवति किल कुतः एतादृशचिन्तनानि मयि आगतानि तत्र भवता स्थगनं कर्तुं प्रयत्नः करणीयः भगवान् वदति किल निष्करुणं तस्य निष्करुणं तस्य वधं करोतु भवान् अड्जस्ट् न करोतु तद् न चलति इति तर्हि मांसः नावश्यकं मांसं त्यजतु अन्यमार्गः नास्ति किञ्चित् मांसं पश्यामि किञ्चित् मांसं न पश्यामि किञ्चित् एकसप्ताहानन्तरं अहं डेवलप् करोमि केचन जनाः वदन्ति किल लघुबालकाः वदन्ति सोडा दजति इति चिन्तयतु अनन्तरं कथं वदति ते वन् वीक् अथवा वन् मन्त् अहम् अस्माकं वर्गे अपि बहुवारं शृणोमि भिन्नभिन्न इदानीं मम व्रतमस्ति एकमासपर्यन्तम् एकमासपर्यन्तं पिसा न खादामि अनन्तरं यद् केचन जनाः शबरिमलां गच्छन्ति तादृशमेव प्रत्यागमने सम्पूर्ण मध्यशालां गत्वा पीत्वा गृहं गच्छति सः किमर्थम् एक तद् कथमस्ति तद् फुल् भवान् सप्रेस् करोति किल इत्युक्ते भवान् फोर्स् कृत्वा तद् भवान् कुत्र फोर्स् कृतवान् यत्र काम आसीत् भवतः यत्र आसीत् तस्य स्वरूपम् आसीत् किल तत्र भवान् सप्रेस् कृतवान् तत्र न करोतु इति भगवान् वदति वेगः एव न उत्पादनीयः कामः इति एकः वेगः क्रोधः इति एकः वेगः तत् कुतः आगच्छति गुणः रजोगुणतः रजोगुणः कथं भवति मम लघु लघु आचरणे किल किमर्थं प्रतिदिनं दीपज्वालनं करोतु प्रतिदिनं नामजपं करोतु पूर्वसमये अस्माकं मातापितरः अस्माकं पूर्विकाः सामान्याः न प्रतिदिनं सन्ध्यात्रयं सन्ध्यावन्दनं करोतु किमर्थम् उक्तम् इदानीमपि सन्ति तादृश बहवः जनाः कोऽपि नास्ति इति न चिन्तयतु बहवः जनाः अद्यापि त्रिवारं सन्ध्यावन्दनं कृत्वा जीवनं कुर्वन्ति तेषां जीवने किं समयः नास्ति ते किमपि उत्तमकार्याणि न कुर्वन्ति भवताम् अपेक्षया उत्तम उत्तम उद्योगे ते उपविशन्ति समयः नास्ति इति न अस्माकम् आलस्यम् वयं परम्परया तत् त्यक्त्वा त्यक्त्वा त्यक्त्वा आगतवन्तः कियत् दूरं वयं गतवन्तः अद्य चिन्तयितुं न शक्नुमः वयम् इदानीं ओ तद् मम पितामहः एव कृतवान् किल एतत् सर्वं मम पितामहः एव कृतवान् मम परम्परायां ऋषीयः आसीत् सः कृतवान् न सः तु बहु भिन्नं मम पितुः पिता यः कोऽपि चिन्तयतु भवतां पितुः पिता अथवा भवतः मातुः माता किं किं कृतवती भवान् किं कुर्वन् अस्ति अद्य एतादृशविषयेषु लघु लघुविषयः तत्र अहम् अभिमानेन वदन्नस्मि मम पुत्रः तस्मिन् विद्यालये पठति मम पुत्री एतत् डिग्रीं प्राप्तवती भवतः पुत्रः भवतः पुत्री भवन्तं पिता इति पश्यति वा न वा नो चेत् केन सम्पादितं तत् मया एव कृतं किल तदेव भगवान् वदति भवतः अन्तरङ्गं प्रति एव भवान् पश्यतु पुत्रस्य दोषं वक्तुं न गच्छतु पुत्र्याः दोषं वक्तुं न गच्छतु अथवा समग्र अमेरिकाराज्यस्य संस्कारः एव एषः भवतः किं तत्र अमेरिका भवतः आह्वानं कृतं वा भवान् अत्र आगत्य जीवनं करोतु इति भवानेव आगतवान् खलु भवानेव सर्वं त्यक्त्वा अत्र आगतवान् खलु भवतः डिग्री भवतः पठनं भवतः माता भवतः पिता भवतः कुटुम्बं भवतः परम्परा सर्वं त्यक्त्वा कः अत्र आगतवान् किं प्राप्तुम् आगतवान् सम्यक् एव आगतवन्तः तस्मात् भगवान् किं वदति इदानीम् अन्यस्य सर्वस्य दूषणम् उक्त्वा न उपविशतु इदानीं किं करणीयं मयि एतादृश आग्रहः मम पुत्रः अथवा मम पुत्री तावदेव चिन्तयतु अथवा मम पौत्रः मम पौत्री अस्माकं पुरतः यदस्ति मां पिता इति न पश्यति चेत् अहं किं पाठितवान् तं पिता इति द्रष्टुम् इदानीं मया किं कर्तुं शक्यते तदर्थं लघु लघु कार्याणि किल गृहे प्रतिदिनम् एकदीपं ज्वालयतु इति वदतु किल प्रतिदिनं त्रिवारं न्यूनातिन्यूनं पञ्चनिमेषम् उपविश्य नामजपं करोतु इति वदतु वयं सर्वे वदामः किल मम पुत्रस्य एकाग्रता एव नास्ति किल कान्सन्ट्रेशन् न मिलति कथं कान्सन्ट्रेशन् भवति भवान् किं कुर्वन् अस्ति तदर्थं फैव् मिनिट्स् प्रतिदिनम् उपविश्य बाल नो चेत् सर्वे वदन्ति सः हैपर् आक्टिविटि अस्ति सः किमपि न शृणोति कथं शृणोति सः एतावत् शृणोति इति अद्भुतम् अस्माभिः करणीयं तदर्थं प्राक्टिकल् प्रतिदिनम् उपवेशयतु एकत्र पञ्चनिमिषम् उपविशतु भवान् शरीरस्य चलनं विना उपवेष्टुं शक्नोति वा एतत् शरीरं भवतः शरीरं किल भवान् कथम् अहं क्लास् मध्ये बहुधा पश्यामि विद्यालये यदा वयं युवकान् पाठयामः वितिन् फैव् मिनिट्स् ते अस्वस्थाः भवन्ति पादं प्रसारयति वृद्धः इव किञ्चित् अनन्तरं त्यजामः चेत् साफ्ट्वेर् क्लास् मध्ये सर्वं पश्यामि शयनं कुर्वन्तः पठन्ति शयनं साक्षात् वर्गे शयनं कृत्वा अनन्तरं पृच्छामि सर्वं कथम् एवं कर्तुं शक्यते वा विद्यालये अहं करोमि उत्तरमेव वर्गमागच्छति हस्ते जलकूपी अन्यत् काफी पा पानस्य बोटिल् अन्य हस्ते फलम् अन्य सीरियल् कति खाद्यवस्तूनि एव पुस्तकं किमपि न अधिकानि वस्तूनि खाद्यवस्तूनि एव अस्ति टेन् मिनिट्स् मध्ये तस्य श्रद्धा कुत्र गच्छति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति पाठयति का श्रद्धा एषा आचार्यस्य विषये का श्रद्धा ग्रन्थस्य विषये का श्रद्धा वर्गस्य विषये का श्रद्धा विषयस्य विषये का श्रद्धा किं पठति सब्जेक्ट् विषये का श्रद्धा कथं भविष्यति तस्मात् भगवान् वदति अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति भवान् तस्य उद्भवस्थाने एव किं कर करोतु निष्करुणं हननं करोतु अहं प्रातः उत्थातुं न शक्यते उत्तिष्ठतु तत्र किं न शक्यते किमर्थं न शक्यते एकघण्टा योगासनं करोमि अथवा किमपि शारीरिकम् एकघण्टां करोमि हो तत्र वेदना अत्र किमपि न भवति करोतु भवान् योगासनं कृत्वा कोऽपि मरणं प्राप्तवान् वा अद्यपर्यन्तं न किन्तु न कुर्वन्ति आलस्यं तत्र ओ मम तत्र वेदना अत्र वेदना मया अद्य न शक्यते अद्य मम लीव् स्वयमेव निश्चयं कुर्मः वयम् एतादृश आलस्यस्य कृते जटत्वस्य कृते शवम् इव यत् वयं भवामः तत्कृते स्वजीवने किं न ददातु इति वदति अवसरः न दातव्यः तदेव अस्ति अन्यत् किमपि न सिम्पल् आनीय उक्तवान् यदा जलपातं यदा भवति काम यदा सम्पूर्णरावणः यदा भवति तदा भवान् गत्वा किमपि अहं तत् करोमि एतत् करोमि सर्वं वाक्यमेव अर्जुनः उक्तवान् किल अहं सन्यासं स्वीकरोमि अहं तत् करोमि उपनिषत् पठामि अहं तद् पारायणं करोमि अहं सप्ताहं करोमि किमपि करोतु भवान् सप्ताहं करोति चेदपि भवान् बिस्नेस् करोति कारणं भवतः बुद्धिः तदेव तदर्थं किं करणीयमासीत् लघु लघु लघु लघु लघु विषयेषु मम जीवने अहं तत्र निष्करुणं तादृशकार्याणि अहं समापयामि मम आहारविषये मया किं स्वीकरणीयं मया किं द्रष्टव्यं मया किं पठनीयं कीदृशानि पुस्तकानि पठनीयानि मम गृहे कीदृशानि पुस्तकानि भवेयुः सर्वेषां गृहे कपाटिकायां हारिपोर्टर् एव अस्ति अनन्तरं सः रामस्य विषये चिन्तयतु इति कथं चिन्तयति वदतु तस्य इमाजिन् एव कथं भविष्यति किल सिनिमा पश्यति स्टार् मूवीस् एव पश्यति सर्वम् असमीचीन सर्वसङ्कल्पः एव किल तत्र तदेव सङ्कल्पं भारतस्य वदति चेत् वदन्ति एतत् सर्वं सम्यक् नास्ति कथं वयं टिस्ट् कुर्मः छात्राणां चिन्तनस्य बहूनि कार्याणि तद् अड्वर्टैस्मेण्ट् जनाः ते सर्वे एतद् बहु पठित्वा कुर्वन्ति अन अहं यदा वदामि ते मनसः विषये पठन्ति बुद्धिविषये पठन्ति बुद्धि अटेक् कुर्वन्ति बहूनि कार्य अड्वटैस्मेण्ट् बहु अड्वटैस्मेण्ट् मनसः उपरि कार्यं करोति इन्द्रियाणाम् उपरि बहु न्यूनं नेत्र द्रष्टुम् उत्तममिति न चिन्तनमेव परिवर्तनं भवति किल इदानीन्तन अड्वटैस्मेण्ट् पश्यतु एकैकं तद् वस्तु पश्यति तदेव खादनीयमिति इच्छा भवति बहु अस्ति एतादृशकार्याणि अग्रे वयं चिन्तयामः अद्य विलम्बः अपि जातः किन्तु एतावदेव भगवता उक्तमस्ति तस्य उद्भवस्थानमस्ति तद् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तद् निष्करुणं भवान् तत्र तस्य हननं करोतु तत् स्थगयतु अन्य अड्जस्ट्मेण्ट् कृते न गच्छतु तत्र तत्र समञ्जसः नास्ति भवान् किञ्चित् करोमि किञ्चित् न करोमि न चलति तत् तदेव भगवान् करेक्ट् तस्य वाक्यमेव तदस्ति पश्यतु काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह कथं करणीयं वैरिणं शत्रु इव नाशं करोतु तस्य वैरि एव इति चिन्तयतु सः सः भवतः अनुकूली नास्ति भवतः मित्रं नास्ति आं पञ्चनिमेष अधिकं निद्रां करोमि चेत् मम आरोग्यं सम्यक् भवति न भविष्यति तद् भवतः स्वभावम् अधः पातयति मम जीवनस्य अपि अनुभवः यदा कदापि वयं तादृश आनुकूल्यम् आनुकूल्यम् इति चिन्तयामः तद् अस्मान् कुत्र पातयति अग्रे अस्माकं काम अस्माकं क्रोधः तत्र एव वयं गच्छामः अनन्तरं चिन्तयित्वा प्रयोजनं नास्ति समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् Om Shanti Shanti Shanti